صدق الله العلي العظيم هي سورة الصافات جون پهريون آيتون پڙهيون سون آيت پهرين کان وٺي آيت ايڪيهين تائين يا ڪيستائين پاڻ پڙهنداسون انشاء الله مسلسل هاڻي هيء سورت آهي سورت ياسين کان پوء سورت ياسين جو نمبر آهي ڇٽيهون هن جو نمبر آهي ستٽيهون الصّافّاتِ صف، صفون ڪرڻ وارا، قسم آهي صف ٻڌندڙن جو، جيڪي قطار ڪري صفون ٻڌن ٿا. صف فرشتا آهن ڪي نمازي آهن ڪي ڪير آهن ڪير آهن خدا کي خبر آهي الله تعالٰي کي خبر هاڻي هن سورت جي ستٽيهون نمبر آهي مصحف ۾ ۽ هن جي تنزيل جيڪو الله تعالٰي جي لاٿو آهي جنهن سلسلي سان هڪ ٻئي جي پويان ته ان حساب سان هن جو نمبر آهي ڇاونجاهون نمبر هيء سورت پنهنجي يوسف عليه السلام جي سورت ٽيونجاهه هئي فج حجر جيڪا سورت سا چوونجاهي هئي انعام پنجونجاهي هئي ان کان پوء هي ڇونجاهي ٿي صف صافات اهڙي نموني سان هي لٿي آ هن کان پوء سورت لقمان لهندي اهڙي نموني سان ٻيون سورتون لهنديون الحمد لله اهڙي نموني سان هي تنزيل جو جيڪو آهي

بعث بعد الموت يعني موت کان پوء جيڪو اٿبو انهي ڏانهن وڃي ٿي. سورت ياسين به انهي معنيٰ سان هئي ته ڪهڙي نموني سان پنهنجو آخرت ٿيندي مطلب ته بعث بعد الموت جي متعلق موضوع توحيد جو موضوع هون سڀني ۾ آهي پر مطلب ته ڪٿي اهو وڌيڪ آهي جيئن سورت انعام ۾ توحيد جي ڳالهه گهڻي آهي ۽ پنهنجو هن هنن ۾ وري آخرت جي ڳالهه گهڻي آهي ٽي مضمون آهن آخرت جي ڳالهه آهي، رسولن جي ڳالهه آهي ۽ پنهنجو ٻيا به مضمون ان سان ڄڻ ڇا چئجي ته برانچز جيئن کلن ٿيون پوء ان منجهان ٻيون ٻيا مضمون نڪرن ٿا ننڍا وڏا مطلب ته پر ميجر مضمون اهي ٽي آهن يعني هڪڙو ته الله تعاليٰ هڪڙو آهي ان سان ٻيو ڪو شيء ڪونهي رسول الله تعاليٰ موڪلي ٿو انهن کي مڃڻو آهي مطلب ته جيڪو ان اهو ڪوڙا ڪونهن ڪو سچا آهن ۽ ٽي ڳالهه آخر ٿيندي ان تي جيڪا اسان مجي مجبور پنهنجو مسخري نه ڪرڻ ۽ پنهنجو انهي تي استهزاء ڪرڻ ۽ هي ڪرڻ انهي جون ڳالهيون ته ماڻهو ڪافر جيڪي آهن سي ائين ٿا ڪن هاڻي اهو مضمون ٿو هلي پوء ان کان پوء هي مضمون هلندو پنهنجو پوء وري جهنم ۽ جنت جي هتي نظارا آهن ٻنهي ٻنهي هوڏانهن جهنم ۾ ويٺا آهن، ماڻهو هوڏانهن جنت ۾ ويٺا آهن، وري ڳالهائين ٿا هڪ ٻئي سان، يا هن سورت ۾ ۾ آهي ٻين سورتن منجه به اهي نظارا الله تعاليٰ پيش ڪري ٿو ته هي هن سان ڳالهائيندا پڇندا هڪ ٻئي کان ڳالهيون ڪندا پنهنجو ته ڀئي ڪهڙا حال آهن توهانجا پوء هاڻي ماڻهن کي ويچارن کي سمجه ۾ ڪانه ايندي هئي ڳالهه اهو ڪيئن ٿيندو هڪڙو هو جنت ۾ ويٺو هوندو هڪڙو دوزخ ۾ ويٺو هوندو پر هاڻي پاڻ جيڪو هن سان اي ميل ۽ پنهنجو اسڪائپ ۽ الائي ڇا جيڪو سسٽم ٺاهي اٿئون ان ۾ هڪ ٻئي سان ڳالهايون ٿا ڪو سردي ۾ ويٺو آهي ڏڪي پيو ڪو گرمي ۾ پيو سڙي يا پنهنجو ويٺا آهيون هتي پري پري ملڪن کان ڪو ڪٿي ڪو ڪٿي پنهنجو پاڪستان ۾ ٿا ڳالهايون آمريڪا ۾ ٿا ڳالهايون ڪنهن دوست سان سعودي ۾ ويٺو آهي ڪو ڪٿي ويٺو آهي ته هن سان ڳالهايون ٿا اسين ته مطلب ته نه ڪو اسان کي هن جو گرمي ٿي لڳي نه ڪو اسان جي سردي هن کي ٿي لڳي مطلب ته اهڙي نموني سان هاڻي سمجه ۾ ڳالهه اچي وئي اڳي ته ماڻهن ويچارن جي لاء ته به ايمان هو انهن جو پڪو پختو ته چوندا الله ائين چيو آهي رسول ائين چيو آهي تنهن ڪري اسين مڃون ٿا هاڻي اسين جيڪڏهن اڃا به نه مڃون ته پوء حيف هجي اسان کي ته هو جنت ۾ هو دوزخ ۾ ويٺا آهن ڀلي ڳالهائيندا هڪ ٻئي سان نه ڪو هن جي گرمي هوڏانهن جنت وارن کي پهچي نه ڪو جنت وارن جي خوشبوء ۽ جيڪا مزا آهن اتي ڪو ان جو اثر ڪو پهچي پر هڪ ٻئي سان ڳالهائي ڏسي سگهن ٿا جيئن هاڻي آمريڪا ۾ ويٺو ڳالهائي پريزيڊنٽ صاحب جو يا ڪيمرون ويٺو ڳالهائي پنهنجي ان ۾ ته اسين ٻڌنداسون ويٺا پر اسان تي انهن جي گرمي سردي جو اثر ڪونه ٿو ٿئي اهڙي نموني سان اهي ڳالهيون ٿين ٿيون ان کان پوء حضرت نوح عليه السلام پنجهتر آيت تائين پهچي وينداسون جو حضرت نوح عليه السلام جو ذڪر ٿيندو ته ڪهڙي نموني سان انهن پنهنجي قوم کي ڏنو پنهنجو پيغام ۽ انهن ڪهڙي نموني سان رجيڪٽ ڪيو ڪهڙي نموني سان اهي غرق ٿيا پوء ان من شيعته لابراهيم عليه السلام پوء ابراهيم جو ذڪر ٿيندو ته اهو به ڄڻ ان جي طريقي تي هو جڏهن حضرت ابراهيم

انهن سڀني شريعت ۾ به ساڳيون اسان وٽ به ساڳيون آهن پر ٻيون جيڪي فرعي ڳالهيون جيڪي برانچز واريون ڳالهيون اهو انهن جو ٿورو مختلف الڳ الڳ آهي پنهنجي پنهنجي ڇا ايولوشنري پروسيس جيڪو ٿئي ٿو سوسائٽي جو ان جي لحاظ کان اهي ڳالهيون آهن اهو وري سائين علامه آء آء قاضي صاحب ان ڳالهه کي سمجهيو ته سوسائٽي ڪيئن ايوالو ٿي ٿئي ايولوشن ٿو ٿئي ڇو جو انهيء زماني ۾ جڏهن علامه صاحب ويو پنهنجي انگلنڊ ۾ ته اتي اهو ايولوشن جو پراسيس جو هليو پئي ته چون پيا ته سوسائٽي ڪهڙي نموني سان ايوالو ٿي ٿئي ته پوء علامه صاحب ان جو اثر ورتو پوء جا ال آء پنهنجا سورت الاعليٰ جي جيڪا تفسير پئي ڪيائين اسان پوء اهو مون کي سمجهه ۾ آيو ته انهيء اثر جي هيٺ اها ڳالهه ڪئين ته ڪهڙي نموني سان ايولوشن ئي ڪريئيشن جو پراسيس آهي. بهرحال حضرت نوح عليه السلام جو ذڪر ان کان پوء حضرت ابراهيم عليه السلام جو هن ۾ ذڪر ايندو ته ڪهڙي نموني سان اتان هي هليو پنهنجي جتي هو اڳ ۾ مطلب ته عراق ۾ هو جيڪو عراق ماڊرن عراق آهي ان جي ڀرسان بصري ۽ ناصريه جي ڀرسان علائقي ۾ اتي آهي پنهنجو اور جو علائقو اتان ئي پوء هليو آهي پوء ڪڏهن مٿي ويو آهي ڪو هيٺ آيو آهي ڪڏهن بيبلون ۾ ڪڏهن پوء وري هاران تائين پهتو ائين جتي جنگيون لڙايون لڳيون پيون آهن اتي پهتو اتان ئي پوء ڪنعان ۾ آيو پوء ڪنعان ۾ جيڪو آهي سو وري مصر ۾ ويو مصر مان موٽي وري ڪنعان ۾ آيو اهڙي نموني سان حضرت ابراهيم عليه السلام جو ذڪر هاڻ ان کي پهرين جيڪو پٽ ڄمي ٿو حضرت اسماعيل عليه السلام پوء ان انهي جي قرباني جو ذڪر هن ۾ ايندو پوء انهي کان پوء جيڪو آهي سو حضرت اسحاق جي اچڻ جو الله تعالي ان کي بشارت ڏيندو هاڻ اها هن سورت ۾ ڳالهه واضح آهي جيڪي ماڻهن کي شڪ آهي نه ته ذبيح جيڪو آهي سو ڪير هو حضرت اسحاق عليه السلام هو يا حضرت اسماعيل عليه السلام هو پوء هي خود اسان جا مسلمان اسڪالر جيڪي آهن سي ڪٿي ڪٿي منجهندا آهن پر هن سورت ۾ جيڪا واضح ڳالهه آهي ته پهرين حضرت اسماعيل عليه السلام پيدا ٿيو هو ان جو نالو ڪونهي مطلب ته فلاڻو پر ڳالهه جيڪو پهريون پيدا ٿيو ان کي ڪُهڻ جي ڳالهه ٿي ان کان پوء اسحاق عليه السلام جو بشارت آئي مطلب هن سورت ۾ اها بلڪل واضح ڳالهه آهي اها ۽ ان مطلب ان کان پوء جڏهن قرآن جي ڳالهه آهي ته پوء هاڻ چي فلاڻي حديث آهي فلاڻي حديث آهي فلاڻي اصحابي ائين چيو فلاڻي اصحابي هل اصحابي ان وقت منجهيا

ايندو سورت منجه هن صافات سورت ۾ واضح طرح سان ٻين سورتن ۾ حضرت ابراهيم حضرت اسماعيل جو ذڪر آهي پر انهي وضاحت سان مطلب ته ڪير ذبيح آهي اها ڳاله ۽ ذبح ڪرڻ جو واقعو جيڪو آهي سو هن سورت ۾ آهي ٻين هنڌ تي ذبح جو واقعو ناهي هن سورت ۾ صافات منجه آهي پوء قرباني جي ڏينهن تي پوء هيء آيت هيء جيڪو ٽڪرو پيس آهي پيسيج آهي اهو پڙهندا آهن وغيره وغيره ۾ ۽ انهيء کان پوء حضرت ابراهيم جي ذڪر کان پوء موسيٰ ۽ هارون عليه السلام، الياس عليه السلام جو ذڪر آهي، پوء يونس عليه السلام جو ٿورو وڌيڪ تفصيل، يونس عليه السلام جي ڳالهه ڪا هڪڙي هنڌ ڪونهي ڪا وڏي ڪا ڳالهه ڪونهي ڪا، بس ڪٿي ڪٿي ٿوريون آيتون آهن، هتي بس وڌ ۾ وڌ هتي آهي، ٻيو سورت نون والقلم ۾ آهي، ڪو پنهنجي سورت انبياء ۾ آهي،

هيء ڳالهه، هيء ڳالهه، هاڻي اهي، انهيء لحاظ سان هيء سورت تمام وڏي برڪت واري سورت آهي، سورت ياسين جي ڀرسان الله تعاليٰ رکي آهي، سورت زمر کان اڳ ۾ هن پنهنجو آهي سورت صاد، سورت زمر يعني ڇٽيهون نمبر ياسين ۽ ستٽيهون نمبر صافات، اٺٽيهون نمبر صاد، ۽ پنهنجو اڻيتاليهون نمبر زمر سورت جيڪا سا تمام وڏي پنهنجي بشارت واري خبر آهي جو رحم واري خبر آهي جو الله تعالي مغفرت ڪندو ماڻهن کي پوء جيڪي به سڀني ماڻهن کي جيڪي جيڪي به ڏوهه ڏوهاري آهن الله کان بخشائيندو ته الله بخش ڪندو اهو لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر من الذنوب جميع پوء اهو آيت جيڪا آهي سا ان ان ۾ ٿيندي سورة زمر ۾ تيستائين مطلب هي سڀ سورتون هڪ ٻئي سان لاڳو آهن ۽ سٺيون ۽ سهڻيون سورتون آهن سو سڄو قرآن ته سهڻو ئي سهڻو آهي جيڪو به آهي پر پوء جيڪو جنهن نموني سان ڏسبو جتي ماڻهو بيهي رهي اتي ويهي پڙهي ته بس سڄي عمر ڀلي پيو اها هڪڙي سورت پڙهي ته هن جي لاء وڏي فائدي واري پوء اهڙو نمونو هاڻي پڙهون ٿا هن سورت کي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم هن معنيٰ ڪرڻ کان پوء شروع الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان پوء والصافات صفا قسم آهي صف ٻڌندڙن جو جيڪي قطار ڪري صف ٻڌيو بيٺا آهن فالزاجرات زجرا پوء هڪل ڪندڙن جو زور سان هڪل ڪري جيڪي هڪلون ٿا ڪن پاڻ هڪلون الائي ڪير ڪندا پي جهنم ۾ هڪلون ڪندا پنهنجو جيڪي فرشتا آهن جهنمين کي يا پنهنجو ٻيو ڪو آسمان زمين پاڻ تفسيرن ۾ وري وڌيڪ ڏسنداسون پر مون کي جيڪا ڳالهه ياد هوندي اها آئون چوندس مون کي خيال ۾ هوندي جيڪا پاڻ وڌيڪ فالتاليات ذڪرا پوء پڙهندڙن جو ياد ڪري جيئن جيڪي ماڻهو ذڪر ٿا ڪن مطلب الله جو قرآن ٿا پڙهن يا نماز ٿا پڙهن يا سبحان الله الحمد لله تم تمجيد تهليل ته پنهنجو تسبيح تذڪير ڪن ٿا انهن انهن جو ذڪر ان الهڪ، ان سڀني جو قسم، آهي اهو ڇا ڪهڙو قسم آهي، ڇا معنيٰ آهي ته پنهنجو ان الهڪم لواحد بيشڪ الله توهان جو هڪڙو آهي ڪو ٻيو ڪونهي ڪو ٽيو ڪونهي ڪو نه ڪو ٻه نه ڪو ٽي نه ڪو پٽ نه ڪو ڌيون نه ڪو چاچا نه ڪو ماما الله جا نه ڪو نانا نه ڪو ڏاڏا الله جا پنهنجو هڪڙو ئي آهي بس.

جيڪو آسمانن جو رب آهي، پالڻهار، يعني پالڻهار ڪيئن ڪهڙي معنيٰ ۾، ته خلقي به اهو ٿو، ان کي سسٽين ڪرڻ وارو، ان کي قابو رکڻ وارو ته ڀڄي نه پئي، ٽٽي نه پئي، ڪري نه پئي، ڊهي نه پئي، پنهنجو مري نه وڃي، هي نه مطلب ته جيڪو سلسلو آهي ڪائنات جو جيڪو هلائي پيو اهو اهڙي نموني سان هن رکيو آهي، پاڻ هن رکيو آهي، رب رب آهي انهي سينس ۾، رب السماوات والارض ۽ ڌرتي جو به رب اهو ئي آهي. وما بينهما ان جي وچ ۾ جيڪو آهي، يعني ڌرتي ۾ به جيڪو آهي، آسمان ۾ به جيڪو آهي، ان جي وچ ۾ جيڪو آهي، ان جو مالڪ به اهو آهي ته ان کي هلائڻ وارو به اهو آهي. ورب المشارق، مشارق هن معنيٰ ۾ آهي سڀني ڏسيون جيڪي به آهن چارئي، مشرق معنيٰ اوڀر، اوڀر، اوڀر وارا، اوڀرا، اوڀر،

هن کي سينگاريو آهي ڌرتي کي ته ماڻهو ڏسي ته سهڻو لڳي سهڻي لڳي ڌرتي ٻيا ڪي وري سهڻو ڪري رکن ٿا پنهنجي ڌرتي کي هاڻي هتي جيئن هتي نيوزيلنڊ ۾ جتي ڪٿي ويچاري سٺي سهڻي هڪڙو ته الله تعاليٰ جيڪا خلقي آهي اها آهي ٻيا جيڪا انسان جيڪو ٺاهي ٿو هن کي وري مينٽين ڪري رکي ٿو پنهنجو پنهنجي مولوي مولانا رومي يا پنهنجي اقبال چيو ته ته تو راغ آفريدي راغ آفريدي باغ آفريدم ته تو راغ يعني بيابان ٺاهيا پوء مون وري باغ ٺاهيا ته باغ وري ماڻهو ٿو رکي بيابان جي جنگل جيڪي آهن سي الله تعاليٰ ٿو رکي ته شب آفريدي چراغ آفريدم تو پنهنجو رات ٺاهي مون وري ڏيئو ٺاهيو جو ان کي روشن ڪري هاڻي وري ماڻهن جيڪو آهي سو ٺاهيو آهي بجليء جو سسٽم اهو مطلب اڳي ڪونه هو هاڻي اهو بس سؤ سال ڏس ٻه سؤ سال ٿيا آهن ڪيترو وقت ٿيو آهي جو بجلي جو سامان بجلي اچي وئي آهي ته هاڻي ماڻهو ان تي هاڻي ماڻهو کي خبر ئي ڪونه ڪو بجلي کان سواء اڳي ڪائنات هلي پئي ڪهڙو نمونو هليو پئي پر مطلب ته جڏهن انسان ڪجهه ڪوشش ڪري ٿو ته وري اها ٿئي ٿي پر پاڪ پاڻ پنهنجي ڪائنات ٺاهي آهي

حفاظت ۾ رکيو آهي مطلب ته هو هن تي حاوي نه ٿي وڃن ڪنهن تسلط نه ڪري وٺن ڌرتي تي هاڻي ماڻهو جيڪو انسان آهي سو ڀائيندو آ آئون تسلط ڪريان پوء مون اڳ ۾ عرض ڪيو ته پنهنجو بمباري ٿي ڪيائون مون تي هينئر ٻه ٽي سال اڳ ۾ پنهنجو آئون ويٺو هوس خبر پئي آئي ته پوء چئي بمباري ٿا ڪريون ڏسون ڇا ٿو ٿئي ڌرتي کي مون کي هٽايون ٿا پنهنجو آربٽ مان ۾ هن کي ڪڍي ائين ڪجهه ڏسون برباد ڪري سگهون ٿا يا نه پوء اها خبر کائي ويا پر توهان ڏسندؤ انٽرنيٽ تي لکندؤ ته بمبارڊنگ دي مون ته اها خبر اچي ويندي هلي پوء هي کائي ويا الائي خبر ڇو جو هن جو ڪورس هاڻي هو ڪيترو به ڪن الله تعاليٰ هن کي جهڙو مينٽين ڪيو ويٺو آهي هن جو جيڪو آربٽ آهي ان ۾ هلي پئي هيس هن کي ڪجهه فرق ڪونه ٿيو لا يسمعون الي الملئ الاعليٰ نٿا ڪن ڏئي سگهن مجلس جي مٿاهينء ڏانهن چٽيا ويقذفون من ڪل جانب ۽ ڇٽيا وڃن چٽيا وڃن ٿا هر طرف کان يعني انهن کي هڻڻ وارا جيڪي آهن ڪواڪب اهي بيٺا آهن ملئ الاعليٰ ڇا آهي هاڻي هن ۾ ذڪر آهي ملئ الاعليٰ جو پنهنجي هن سورت ۾ ۽ صاد سورت ۾ ملئ الاعليٰ ملئ الاعليٰ چئجي ته الله تعاليٰ جو جيڪو دربار آهي هاڻي درٻار بادشاهه جيئن ويٺ ويهندو آهي پاڻ دنيا جي نموني سان سمجهون ته ڀئي بادشاهه درٻار ۾ ويٺو آهي ان جا سڀ جيڪي آهن پنهنجو حواري جيڪو ان جا ڇا مقرب جيڪي آهن ان جا وزير ان جا امير ان جا پنهنجو ڪوٽوال ان جا ڪمدار ان جا جيڪي به مطلب ته وڏا وڏا ننڍا وڏا آفيسر پنهنجي پنهنجي حيثيت سان پنهنجي پنهنجي جڳهه تي ويٺا آهن اهڙي قسم جي هڪڙي دربار آهي الله تعاليٰ جي جيڪا پنهنجو ڪائنات مٿي مطلب ته هاڻي هو ڪهڙي نموني الله تعالا چيو آئون ڪو وزير مون کي ضرورت ڪونه ڪو نه ڪو ڪنهن ماڻهو جي صلاح جي مون کي ضرورت آهي آئون پنهنجو ڪائنات پاڻ هلايان ٿو پر پوء مطلب ته هڪڙو سلسلو آهي هن کي ڪهڙي نموني سان هلي ٿا هلائي ٿو اهو ڄڻ ملا اعليٰ هاڻي ملا اعليٰ جو تصور يا خيال وري نالو ته ڪونه ٿو اچي پر سورت ڪهف ۾ جيڪو حضرت پنهنجو موسا عليه السلام کي حضرت خدر عليه السلام ملي ٿو ۽ پوء وري پنهنجو هي ٽي ڪيس ٿين ٿا هڪڙو پنهنجو ٻيڙي کي ٽوڙي ٿو وري ٻار کي ڪهي ٿو وري ڀت کي ٺاهي ٿو اهي ٽئي ڳالهيون پوء هاڻي مطلب اهو جيڪو آهي سو ماڻهو ڪو ڪٿي جو هو ڇا هو ڪيئن چيائين اسان صلاح ڪئي اسان هيئن ڪيو اسان هيئن ڪيو اسان به ڪير هئاسون مطلب ملا ملا اعليٰ جا جو هو ماڻهو هو ماڻهو هو يا شخص هو يا فرد هو ملا اعليٰ جو ملائڪ هو يا انسان هو يا ڇا هو رب پاڪ کي خبر آهي پر مطلب ته ان تي عالمن جا مختلف خيال آهن ته هو حضرت خضر عليه السلام يعني انسان هو اسان وانگي يا هو ملڪ هو يا فرشتو هو پر هو ملأ الاعليٰ جو ميمبر هو يعني رڪن هو پوء ڪي معنيٰ ته انهي ملأ الاعليٰ ۾ انسان به يعني اس حيثيت سان رڪن ٿي سگهن ٿا خدا کي خبر آهي پر مطلب ته انهي ڳالهه تي وڌيڪ ايڏو حجت نه ڪجي ته بس هيئن آهي يا هيئن نه آهي بس هيئن آهي هونء آهي ڇو جو هي متشابهات جون ڳالهيون آهن ان ۾ گهڻو پئبو ته پوء ماڻهو جي هروڀرو ايمان خراب ٿيندو ۽ مصيبت ٻين جي لاء به ٿيندي ڇو جو ٻين کي شڪ شبها آهي پوء ان تي وڌيڪ ڊيگهه ڪرڻ جي ڳالهه ضرورت نه آهي لا يسمعون الي الملئ الاعليٰ ويقذفون من ڪل جانب هي جيڪي ان تي اچن ٿا شيطان جيڪي هو چئني طرفن کان ان کي الله تعاليٰ ائين هڻي ٿو مطلب تي جهڙي نموني سان دحورا

شيطان جيڪي قوتون هيون هينئر به مطلب ته جيڪي جادوگر ۽ هي هو جيڪي ڪٿان ٻڌن ٿا مطلب شيطان انهن کي ٻڌائين ٿا ڇا ٿا ڪن ڀئي ڪي ڪي ڇا پيو ٿئي ڇا پيو ٿئي ڪي فيوچر جون ڳالهيون هي هو پر اسان کي منع آهي اسان جي شريعت ۾ ته پوء فيوچر جون ڳالهيون ٻڌايون هٿ ڏسون ماڻهن جا يا ڌارو وجهون يا هيئن ڪريون يا هونئن ڪريون ۽ ماڻهن کي چئون توکي هيئن ٿيندو توکي هونئن ٿيندو پر هي شيطان جيڪي آهن جنات جن پوندو آهي پاڻ وٽ سنڌ منجهه

پر پوء هاڻ خدا کي خبر هو جواب صحيح ٿا ڏين يا غلط ٿا ڏين اهو رب پاڪ کي خبر آهي پر پوء جيڪڏهن اهي شيطان مطلب ته اهي جهٽين ٿا ان سينس ۾ ته ڪٿان خبر اڏامي ٿي جيئن هاڻ هينئر اڏامي پئي ريڊيو تي اچي ٿي خبر ڪٿان پئي اچي ڏسڻ ۾ ته ڪونه ٿي اچي پاڻ کي اها خبر پر پوء هي وري مشين جيڪا آهي اها هن کي پڪڙي ٿي پنهنجا کي هن جي تصوير به اچي ٿي هن جو آواز به اچي ٿو ۽ ۽ اهو ڪيئن ٿو پهچي وڃي اهو تصوير ۽ آواز هو هتان هلي آء پنهنجا لنڊن منجهان هتان هلي آء پنهنجا نيويارڪ منجهان هتان هلي آء پنهنجا موسا پنهنجو ماسڪو منجهان ڪٿان هلي آء ۽ هت پهچي وئي اسان کي ڪيئن پهچي ته مطلب ته هي خبرون هلن پيون هن ڌرتي تي جو هاڻي اهي ڪي آهن جيڪي ٻڌي سگهن ٿا ۽ انهي سينس ۾ پنهنجو حضور صلي الله عليه وسلم جيڪو حضرت حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جيڪو هن کي چيو ماڻهوء کي ته بادشاهه جي طرف جيڪي ماڻهو هئا ته هيڏانهن پار هيڏانهن پاسي ٿي وڃن هليو يا ههڙي اهڙي نموني سان ڪنهن کي ڏسڻ ۾ اچن ٿا ته اهي جيڪي اولياء الله اسان جا مطلب ٿي گذريا آهن ان کي ڪا شيء ڏسڻ ۾ اچي ٿي ته پوء هت هيئن پيو ٿئي ته اهو واقعي مطلب ته ٿئي ٿو مطلب اهو جهٽين ٿا اهڙي نموني سان ته اهڙي نموني سان هي خبر هلي پئي هيڏي ڳالهه هيء آهي هيئن آهي جيئن هي مشين ٿي جهٽي هاڻي مشين جهٽي ٿي انسان نٿو جهٽي سگهي ها الله جنهن کي طاقت ڏئي جهٽڻ جي ته اهو جهٽي سگهي ٿو. هاڻي انسان کي هن جي ته مشين کي ائين ڦيري ڦيري ڦيري هت ٽيون ڪري هت رکبو ته هي فلاڻي چينل اچي ويندو وري هاڻ ته ائين پري کان ئي وري چينل ٿا بدلايون هي سورهون چينل هي پندرهون چينل هي چوڏهون چينل چينل هلي الجيز الجزيره آهي هي بي بي سي آهي سي اين اين آهي هي ڌوڙ آهي هي فساد آهي ته مطلب ته اسين ڪري سگهون ٿا اهو پر اهو هاڻ ممڪن آهي پر هو جيڪي اولياء الله آهن پوء انهن جا چينل جيڪي آهن اهڙي نموني سان هلن ٿا جو هو هنن جو الله تعاليٰ ڪهڙي نموني سان انهن وٽ اها ڳالهه پهچائي ٿو پر مطلب ته انهي ۾ ويساهه نه ڪرڻ انهي ڳالهه کي ڪوڙو سمجهڻ ڀئي هي روحاني ڳالهه آهي هڪڙي ٻي ڳالهه آهي هي توهان مڃو ٿا ته هي ڀاء هتي جادو ڪونهي ڪو هي پنهنجو ريڊيو هلي پيو ٽي وي هلي پئي ان ۾ آواز اچن پيا ان ۾ صورتون ڏسجن پيون هي منهنجو موبائل آهي هاڻي ان ۾ سڀ ڪجهه اچي ٿو اهو توهان کي مڃڻ ۾ اچي ٿو ڪيئن ٿي ويو هليو ته اهڙي نموني سان ڪائنات ۾ ٿئي ٿي ڪا ڳالهه پر اها جيڪا الله تعالا کي خبر آهي ڇو ٿي ٿئي ڪيئن ٿي ٿئي ۽ ان کي ماڻهن کي پهچي ٿي ڪهڙي نموني سان پهچي ٿي

فاستفتهم اهم اشد خلقا هاڻ پوء پڇ انهن کان ڇا اهي ڳالهيون هي جيڪي هاڻ هاڻ هي ريڊيو ٽيلي ويزن هي ماڻهو ڪري هيڏو سگ سگهي ٿو هاڻ توهان کان پڇجي ٿو ته ڀئي الله جنهن هي سڄي ڪائنات ٺاهي آهي ان جي لاء ڇا اهو ڏکيو آهي ته توهان کي وري پيدا ڪري جو پيدا ڪيون ٿا هي سڄي ڪائنات، هي سڄو سسٽم پيدا ڪيا اٿس، ان جي لاء ڏکيو آهي ته هو توهان کي وري ٻيهر پيدا ڪري، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا جيڪو اسان خلقيو آهي، پهريون دفعو پيدا ڪيو اسان کي توهان کي، اهو خلقڻ ڏکيو هو يا هي ٻيهر توهان کي خلقڻ ڏکيو ٿيندو. انا خلقناهم من طين اسان انهن ماڻهن کي جيڪي ڪافر آهن مسلمان سڀني کي اسان

پوء هاڻ پئجي ڪونه ويو، اهو ڄڻ الله تعاليٰ جي حڪمت سان ٿيو، الله تعاليٰ جي اشاري سان، الله تعاليٰ جي حڪم سان، الله تعاليٰ جي اذن سان اها سڄي ڳالهه مطلب پراسيس هڪڙو هليو جو پوء انسان من طين پيدا ٿيو مٽي مان ۽ ٻيو به سورة انبياء ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته شي ڪل شيء حي من ماء ڪهڙي نموني سان الله تعاليٰ چئي ٿو سڀ شيء پاڻي مان ٺهي ٿي ته هاڻي پاڻي ۽ مٽي جي ڪنهن تي ضروري آهي ٻئي شيون جنهن مان انسان ٿو ٺهي طين لازب چيڪي مٽي ۾ لازب بل عجبت و يسخرون ۽ توهان کي عجب لڳي ٿو ۽ مسخري ڪري مسخري ٿا ڪن مطلب ته عجب ٿا ڪن ۽ مسخري ٿا ڪن عجب پر تون عجب ۾ پئين ۽ اهي ڪن ٿا مسخري تون معنيٰ محمد صلي الله عليه وسلم کي عجب ٿو ٿئي ته مڃين ڇو ڪونه ٿا ۽ هو جيڪي ڪافر جيڪي آهن اهي مسخري ٿا ڪن چون ٿا هي آيو آهي اسان کي چئي ٿو ته اوهان هي مري ويندو هڏا ٿي ويندا ان کان پوء جيڪو آهي سو توهان وري پيدا ٿيندا جي هاڻي هڏا ٿي وينداسون پوء ڦوڪي ان هڏو ٽوڙي هڪڙو ڪنهن پنهنجو ڪافر جيڪو هيو رسول الله صاحب زماني ۾ ان جو هڏو هيس هڪڙو هٿ ۾ چي هي ڀريل ڀوري ائين ڪري چي هي جيڪو آهي سو وري پيدا ٿيندو

هذا يوم الدين پوء جڏهن اٿندا پوء چوندا ته ويل آهي اسان تي هل وڏي مصيبت آهي اسان تي جو هي آهي جو ڏينهن حساب جو اچي ويو هذا يوم الفصل اهو فيصلي ڪرڻ جو ڏينهن آهي اهو فصل جو ڌار ڌار ٿيڻ جو ڏينهن آهي ٻنهي معنائن ۾ فصل جي معنيٰ آهي وصل ۽ فصل ۽ فصل فيصلو ڪرڻ الذي ڪنتم به تڪذبون جنهن کي توهان ڪوڙو چوندا هئو اهو ڏينهن اهو اٿو هاڻي هتي اسين وقفو ٿا ڪريون آيت ايڪيهين تي پهتا آهيون اللهم